السلام عليڪم ورحمة الله وبرڪاته هن وقت هڪڙو ميسيج تمام گهڻو هلي پيو ته هن سال ٻه هزار ٽيويهه ۾ رمضان شريف جو پهريون روزو فلاڻي تاريخ تي آهي ۽ توهان کي مبارڪ هجي پوء وري اڳيان هڪڙي ڳالهه نبي ڪريم صلي الله عليه وآله وسلم ڏانهن منسوب ڪري لکي وئي آهي. يعني ڪه اهو چيو ويو آهي ته اها ڳالهه حضور عليه الصلوة والسلام ارشاد فرمائي آهي ۽ اها ڳالهه اها لکيل آهي ته جنهن شخص سڀني کان پهرين ڪنهن کي رمضان جي خوشخبري ڏني ته ان جي مٿان جهنم جي باهه حرام آهي ته ان حوالي سان پهريون عرض ته اهو ته اها ڳالهه جيڪو به شخص هلائي رهيو آهي ان کي گهرجي ته اهو فورن ڊيليٽ ڪري ۽ جنهن شخص تائين اها ڳالهه پهتي آهي، ان کي ان جي مٿان لازم آهي ته اها ڳالهه اڳيان نه پهچائي. ان ڳالهه کي اتي ئي ختم ڪجي، ڇو ته اها جيڪا ڳالهه ڪئي وڃي پئي ته نبي ڪريم صلّي اللّٰه عليه وسلّم ارشاد فرمايو آهي اهو اها ڳالهه ڪنهن به حديث ۾ موجود ناهي. ته حضور عليه الصلوة والسلام ائين فرمايو هجي ۽ سرڪار عليه الصلوة والسلام جي حوالي سان اهڙي ڳالهه ڪرڻ جيڪا حضور عليه الصلوة والسلام ڪونه فرمائي آهي ان جي باري ۾ صحيح حديث موجود آهي ته من ڪذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من النار ته جنهن شخص منهنجي مٿان ڪوڙ هنيو، ان کي گهرجي ته پنهنجو ٺڪاڻو جهنم ۾ ٺاهي ڇڏي. سو هاڻي اهي ڳالهيون اڳيان وڌائڻ وارا لاعلمي ۾ وڌائين ٿا يا جهالت جي ڪري وڌائين ٿا، انهن کي گهرجي ته منهنجو اهو ميسيج ماڻهن تائين پهچائين ۽ سرڪار عليه الصلوة والسلام جي حديث پاڪ جي رو سان هي جيڪو ميسيج گردش ڪري رهيو آهي پويان رمضان شريف جي خوشخبري جي حوالي سان اهو بلڪل اڳيان وڌائڻ منع آهي ۽ ٻي ڳالهه اها ته ماڻهن کي خود به عقل رکڻ گهرجي هر ڳالهه جي تحقيق ڪن ٿا پوء ان ڳالهه جي تحقيق ڇو نٿا ڪن جيڪو به انهن کي ميسيج ڪري ٿو ان جو ان کان حوالو گهرن ته توهان اها دعويٰ ڪريو ٿا ته حضور عليه الصلوة والسلام ائين فرمايو آهي ته حوالو ڏيو ۽ ٻي حديث پاڪ آئون عرض ڪندس. سرڪار عليه الصلوة والسلام ارشاد فرمايو، ڪفيٰ بالمرء ڪذبا ان يحدث بڪل ما سمع انسان جي ڪوڙو هجڻ جي لاء ايترو ئي ڪافي آهي ته جيڪو ڪجهه به ٻڌندو رهي ان کي اڳيان وڌائي ڇڏي بنا تحقيق جي. سو ان ڪري مسلمانن کي گهرجي ته اهڙا ڪي به ميسيج اڳيان نه هلائين ۽ اهو به سرڪار عليه الصلوة والسلام جي حوالي سان ڪا به ڳالهه ٻڌن ته پهرين عالمن کان تحقيق ڪن ان کان پوء اڳيان وڌائين جزاڪ الله خيرا.